कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य पश्येतां पश्येताम् पाण्डुपुत्राणा आचार्यमपतीचम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरामहेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च ध्रुपदश्च महारतः दृष्टकेतुश्चेकितानः राशिराजश्च वीर्यवान् गुरुजित्कुन्दिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रोर्घ उपदेयाश्च सर्व एवमकारथा तावत्पर्यन्तमेव वयं पठितवन्तः इदानीम् अग्रिमं श्लोकं पठामः अस्माकं तु विशिष्टाये अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम अस्माकं तु विशिष्टाय अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द््युजोत्तमायका
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते संज्ञार्थं
तान् ब्रवीमि ते मिलित्वा पठितुं शक्नुमः एकवारम् अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते इदानीं द्वितीयं कार्यं किम् द्वितीय स्टेप् किं पदच्छेद कुर्मः अस्माकं तु विशिष्ट विशिष्टाये इति अस्ति तत्र विशिष्टाः इति आगच्छति विशिष्टाः ये तान् निबोध तान् निबोध तान् निबोध द्विजोत्तम एवमेव द्विजोत्तम एकपदं नायका मम तत्र किम् आगच्छति नायकाः नायकाः मम नायकाः मम सैन्यस्य सैन्यस्य एव संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते താൻ ബ്രവീമി ते तान् ब्रवीमि ते इदानीं वयं पदच्छेदं कर्तुं शक्नुमः अस्माकं तु विशिष्टाः ये तान् निबोधः द्विजोत्तम नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते इदानीं तृतीयस्टेप् किम् किमर्थं पृच्छामः इत्युक्ते वयं स्मरामः अनन्तरं फस्ट् पदपरिचयः उत्तमं पदपरिचयः पदपरिचयम् इत्युक्ते किम् एकैकपदस्य अन्तलिङ्गविभक्तिवचनं सर्वं द्रष्टव्यं वयं गतसप्ताहे चिन्तनं कृतवन्तः अन्तम् इत्युक्ते अकारान्त इकारान्त उकारान्त अन्त इदानीं रामः अकारान्तः गुरुः उकारान्तः नदी ईकारान्त नदी भक्तिः इकारान्तः एवम् अन्तः आगच्छति अन्त लिङ्ग पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग रामः पुल्लिङ्ग सीता स्त्रीलिङ्ग वनं नपुंसकलिङ्ग किन्तु वृक्षः पुल्लिङ्ग अस्ति संस्कृते सामान्ये एकः मार्गः ऐटि पर्सेण्टेज् स्थानेषु अपि अशीतिप्रतिशतम् अपि ह अस्ति चेत् पुल्लिङ्ग् फस्ट् स्टेज् मध्ये सर्वत्र एवं नास्ति ह अस्ति सामान्यपुल्लिङ्गः आ ई आगच्छति स्त्रीलिङ्गम् अम् आगच्छति नपुंसकलिङ्गं तादृशसामान्यनियमः इदानीं पश्यतु प्रथमपदमस्ति अस्माकं तदा नपुंसकलिङ्गे न कारणं तत् अस्माकम् इति अहम् इति प्रथमपदमस्ति अहम् अहम् इत्यस्य का विभक्तिः अस्ति किं भवति बहुवचनं षष्टिविभक्ति बहुवचनं भवति षष्टिविभक्ति भवति अहम् इत्यस्य षष्टिविभक्ति भवति मम मम अहम् इत्युक्ते अहमेकः अहं मम इत्युक्ते कः अर्थः मम पुस्तकं मम दूरवाणी मम किं वदामि मम उपनेत्रं सर्वमपि मम तदेव षष्ठीविभक्ति आगच्छति षष्ठीविभक्ति मम इति एकवचनमस्ति अस्माकं बहुवचनमस्ति अस्माकं कः अर्थः अस्माकं गृहम् अस्माकं वर्गः कः अर्थः अस्माकं सर्वेषां वर्गः क्लास् अस्माकं वर्गः कः अर्थः अस्माकं जन्मदेशः भारतदेशः मीनिङ्ग् अवगच्छति उत्तमम् अस्माकं तु तु एव अस्माकं तु अव्ययमस्ति वयं पूर्वं पठितवन्तः अव्ययम् अस्ति विशिष्टाः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम बहुवचनं तत्र अधिकं किमपि नास्ति इति कारणेन अहं शीघ्रं वदामि समानमेव अस्ति तत्सर्वं ते ये यत् शब्दः सर्वनाम पुल्लिङ्गं प्रथम बहुवचनं यः यौ ये इति आगच्छति यः इत्युक्ते एकः ये इत्युक्ते एते सर्वे इत्यर्थः विशिष्टः उक्तवन्तः तान् द्वितीयविभक्ति अस्ति सः तौ ते तं तौ तान् बहुवचनम् आगच्छति सः इत्युक्ते हि सः सः तौ ते बहुवचनं तं द्वितीयविभक्ति तं तौ तान् द्वितीयबहुवचनमस्ति निबोध निबोध अस्ति किल तान्निबोध द्विजोत्तम तत्र एकमस्ति बुद्ध इति धातु अस्ति धातु किमस्ति तत्र बुद्ध अहं गतसप्ताहे लास्ट् वीक् अहम् उक्तवान् धातुतः पूर्वं स्थापयति प्रफिक्स् सफिक्स् इति उक्तवान् धातुतः पूर्वं स्थापयति उपसर्गः धातु अनन्तरं स्थापयति प्रत्ययः प्रत्ययः प्रत्ययम् इति वदति प्रत्ययानुसृतम् अर्थं भिन्नं भिन्नं कर्तुं शक्यते भिन्नभिन्नप्रत्ययम् इदानीं पश्यतु वयं सामान्यम् उपयोगं कुर्मः प्रत्ययानुसृतं गच्छति इति गम् इति अस्ति गत्वा विद्यालयं गत्वा पाठं पठति क्त्वा इति प्रत्ययं क्तप्रत्ययमस्ति तत्र गत्वा गन्तुम् अहं गन्तुम् इच्छामि एवं भिन्नभिन्नप्रत्ययः प्रत्ययम् अत्र पश्यतु बुद्ध् इति तस्य पूर्वं किं प्रत्ययमस्ति नि इति एकं प्रत्ययमस्ति नि बुद्ध् उपसर्गमस्ति प्रत्ययः न उपसर्गः प्रथमं स्थापयति उपसर्गः नि इति उपसर्गः बुद्ध् इति धातु परस्मैपदी कर्तरिप्रयोगः लोट् मध्यमपुरुष एकवचनं लोट् इत्युक्ते लकार दशलकाराः सन्ति अद्यतनव्याकरणविषयः सः भवति प्रतिसप्ताहं वयम् विषयं पठामः अस्मिन् सप्ताहे केवलं लकारः लकारः इत्युक्ते लट् लिट् लुट् इति अस्ति एवं दश अस्ति किम् अस्ति इत्युक्ते तद् टेन्स् इति वयं वदामः किल समानमेव अस्ति टेन्स् किं किं सूचयति इङ्ग्लिश् मध्ये टेन्स् पास्ट् टेन्स् प्रेसेण्ट् टेन्स् फ्यूचर् टेन्स् कालं कालं बोधयति കേവലം കാലം എന്ന ബോധയതി അല്ല കാലം ഇത്യുക്തെ ഭൂതകാല ഭവിഷ്യകാല കാല വർത്തമാനകാല കാലം കേവലം എന്ന ബോധയതി ഭാവ എന്തത് ഇതാനും പശ്യതു കിമപി ഗച്ഛത്തു തദപി ലകാരമേവ ഗച്ഛത്തു ഇത്യുക്തെ കഥ ഭവാൻ ഗച്ഛത്തു എവം അഭി അഥവാ ഗച്ഛേത് കഥാചിത് ഗച്ഛതി കഥാചിത് न गच्छति भावमपि बोधयति यद्भावं वदति कालम् अपि बोधयति भावार्थे अपि अस्ति आहत्य षड् कालं बोधयति चत्वारि भावं बोधयति टन् लकाराः सन्ति केवलम् अवगच्छतु लट् लिट् लुट् लृट् लोट् इति अस्ति तद् वेदे एव अस्ति अनन्तरं लङ् लिङ् लुङ् लृङ् लिङ् मध्ये द्वयमागच्छति विधिलिङ् आशीर्लिङ् एवं दशलकाराः तत्र लङ् इति वदति भूतकालमस्ति लृङ् लृट् इति वदति भविष्यत्कालमस्ति लो लट् इति अस्ति वर्तमानकालं केवलं शृणोतु एकवारम् अहं न श्रुतवान् इति न भवति तदर्थं वदामि एतत् चिन्ता नास्ति बहुवारं शृणुमः अवगन्तुं शक्नुमः अनन्तरं दिजोत् नि इति तत्र उपसर्गः बुद्ध् इति धातु परस्मैपदी कर्तरि लोट् मध्यमपुरुषे एकवचनं लोट् इत्युक्ते भवान् करोतु भवान् उत्तिष्ठतु प्रार्थना कृते रिक्वेस्ट् करोति अथवा आज्ञा करोति टु आल्सो सेम् लकारः कथं भवान् उत्तिष्ठतु प्रार्थना उत्तिष्ठतु अवगतं तस्य भेदः भावतः तस्य आगच्छति तदा द्विविधलकारः भवति अनन्तरं द्विजोत्तम अकारान्तपुल्लिङ्गं पश्यतु सम्बोधनं वयं दृष्टवन्तः सञ्जय प्रथमश्लोके दृष्टवन्तः इत्युक्ते तत्र किमपि विसर्गः नास्ति किमपि नास्ति किल द्विजोत्तम तावदेव तदा सम्बोधनम् अस्ति रामः अस्ति सम्बोधनं किम् आगच्छति राम कृष्णः इति अस्ति कृष्ण रामः इति वदति प्रथमाविभक्ति एकवचनं भवति राम हे राम आगच्छतु हे रामः आगच्छतु इति न हे राम आगच्छ तदेव आह्वानं सम्बोधनं तदेव अत्र अस्ति द्विजोत्तम नायकाः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम बहुवचनं मम अहं पूर्वम् उक्तवान् अहम् इत्यस्य षष्टि षष्टि विभक्ति एकवचनम् अस्माकम् इति बहुवचनं मम इति एकवचनं मम इत्युक्ते मयि मम अस्माकं तस्य बहुवचनं मम अस्माकं अनन्तरं पश्यतु ब्रवीमि एतद् वयं पूर्वं दृष्टवन्तः एतादृश एकक्रिया धातु किम् अस्ति भ्रूञ् इति धातु अस्ति भ्रूञ् धातु ब्रवीमि सैम्यस्य अस्ति वा हा सैम्यस्य सैम्यस्य इत्युक्ते षष्ठीभक्ति स्य इति अस्ति रामस्य कृष्णस्य गोपालस्य गोविन्दस्य अर्जुनस्य सैन्यस्य सैन्यः सैन्यस्य सैन्यस्य അകാരാന്തപുല്ലിംഗ एकवचनं ഏകവചനം സംജ്ഞാർത്ഥം അകാരാന്തപുല്ലിംഗ ദ്വിതീയ ഏകവചനം ബ്രവീമി भ्रूञ् इति धातु किं धातु भ्रूञ् इति धातु परस्मैपदि कर्तरि लेट् प्रथमपुरुष एकवचनं लेट् मीन्स् प्रसण्ट् टेन्स् वर्तमानकाले लेट् तदा पुनः पुनः पश्यामः वयम् अवगन्तुं शक्नुमः धातु इति किमर्थं वदामः धातु इत्युक्ते किम् अग्रे अग्रे यदा संस्कृतं पठित्वा अग्रे गच्छामः तस्य सर्वस्य प्रयोजनमस्ति धातु दृष्ट्वा एव वयम् अर्थम् अवगच्छामः तस्य रामः नौण् अस्ति वस्तुतया तस्यापि रूट् किम् अस्ति अर्थं कथं वदामः रामः इति पदस्य अर्थः अस्ति संस्कृते वयं राम राम राम इति वदामः किल तस्य कः अर्थः रमयति इति रामः रमयति मीन्स् सन्तोषं करोति सन्तोषं जनयति इति कारणेन रामः एकः रामः इति नाम करोति सर्वेषां दुःखं करोति चेत् रामः न भवति रामः इति नाम अस्ति चेत् किं करोति सः अन्येषां सर्वेषां मनसि सन्तोषं जनयति तस्मादेव रामः इति नाम कृष्णः आकर्षयति इति कृष्णः सर्वेषाम् अट्राक्षन् करोति सः तस्मादेव तस्य नाम किमस्ति कृष्णः नाम कृष्णः अस्ति कोऽपि समीपं न गच्छति चेत् कृष्णः न भवति एवं नाम्नः अपि अर्थः अस्ति अत्र प्रति धातु अपि भ्रूञ् भ्रूञ् इत्युक्ते कः अर्थः इति वदति अत्र पश्यतु तत्र भ्रूञ् इति अस्ति तत् परस्मैपदी परस्मैपदी आत्मनेपदी इति उभयपदी इति भवति तत्र परस्मैपदी धातुः अस्ति लेट् प्रथमपुरुष एकवचनम् इदानीम् एकं स्टेप् अपि समाप्तम् अहं जानामि शीघ्रं गच्छामि इति कारणं समयः न भवति नो चेत् इदानीं किं पदसंस्कारम् इति वदति गृहं गत्वा किञ्चित् अधिकं प्रयत्नः अत्र लिखितमस्ति एकैकस्य पदस्य अपि स्वरूपं तदर्थमेव अहम् एतत् पुस्तकं स्वीकरोतु इति उक्तवान् एतत् पुस्तकं गृहं गत्वा पठतु पुस्तके अस्ति अनन्तरम् इदानीं वयम् एकैकपदस्य अर्थं पश्यामः वयं जानीमः सामान्य फोर्त् स्टेज् तदस्ति प्रथमं श्लोकं कण्ठपाठं कुर्मः द्वितीयं पदच्छेदं कुर्मः तृतीयं पदसंस्कारं कुर्मः चतुर्थं पदपदार्थः एकैकपदस्य अर्थः पदस्य पदस्य अर्थः अनन्तरं व्याख्यानम् अनन्तरं व्याकरणविशेषम् एवमेव तस्य गमनम् इदानीम् एकैकपदस्य अर्थं वदामः द्विजो प्रथमपदमस्ति किमस्ति अस्माकं पश्यतु अस्माकं तु विशिष्टाः ये तान् निबोध द्विजोत्तम तत्र द्विजोत्तम इत्युक्ते आह्वानमस्ति किल आह्वानं मीन्स् एकः आह्वयति हे द्विजोत्तम कः आह्वयति कः श्लोकं वदति एतत् श्लोकं कः उक्तवान् दुर्योधनः दुर्योधनः वदति दुर्योधनः द्रोणाचार्यम् आह्वयति द्रोणाचार्यस्य आह्वानं द्विजोत्तम वाक्यस्य पदस्य अर्थः कः द्विजः इत्युक्ते ब्राह्मणः द्विजोत्तम ब्राह्मण उत्तमः द्विजः इति ब्राह्मणस्य नाम किमर्थम् आगच्छति अर्थ अस्त अर्थः अस्ति द्विजन्म अस्ति द्विजः जन्मद्वय अस्ति तस्य कदा जन्मद्वयं भवति ब्राह्मणस्य वयं सर्वे एकं तु जन्मना सर्वे अपि जननं प्राप्नुवन्ति उपनयनतः अन्यजन्म इति वदति यः कोऽपि भवतु उपनयनानन्तरमेव सः ब्राह्मणः भवति कोऽपि जातिव्यवस्था पूर्वं नासीत् वर्णव्यवस्था एव आसीत् वर्णव्यवस्थायां केनापि ब्राह्मणः भवितुं शक्यते यस्य ब्रह्मविषये जिज्ञासा अस्ति ब्रह्मणि लीनः यः अस्ति सः एव ब्राह्मणः ब्राह्मणः अस्ति जन्मना अत्र लेदर् विक्रयणं करोति चेत् धेनोः एतदेव किं वदामि तुक् स्वीकृत्य एव लेदर् निर्माणं कृत्वा विक्रयणं करोति सः ब्राह्मणः न वैश्यः अपि न ततोपि अधः कारणं तादृशजीवनं सम्यक् नास्ति किल भवतां किमर्थम् उक्तवान् वर्णव्यवस्था दृष्ट्या वदति द्विजोत्तमः अस्ति एषः इति वदति तस्य कार्यं वयम् अनन्तरं चिन्तयामः इदानीं पुनः किमस्ति हे द्विजोत्तम तान् निबोध द्विजोत्तम अस्माकं तु विशिष्टाये ये तान् निबोधः द्विजोत्तम नायकामसैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते पश्यतु अस्माकम् अस्माकम् इत्युक्ते अस्माकं सैन्यस्य अस्माकं तु विशिष्टाः अस्माकं विशिष्टाः अर्थं जानाति किल अस्माकं विशिष्टाः इत्युक्ते किञ्चित् संस्कृतेन वदतु अस्माकं सैन्यस्य विशिष्टाः इत्युक्ते किं श्रेष्ठाः उत्तमं विशेषेण नाम उल्लेखनं करणीयं किल सर्वे वर्गे सन्ति तदापि केचन जनानां नाम प्र प्रत्येकं वक्तव्यं तदेव विशेषेण उल्लेखनीय अस्माकं तु विशिष्टाः तान् निब् तान् कान् ये विशिष्टाः तान् निबोध द्विजोत्तम नि उपसर्गः बोध बोध मीन्स् अवगच्छतु जानीहि तादृशजनान् अहं वदामि इत्यर्थः भवान् अवगच्छतु कः वदति दुर्योधनः कस्य समीपं वदति द्रोणाचार्यस्य समीपं गत्वा वदति भवान् अस्माकं सैन्यस्य नायकाः के इति अहं वदामि भवान् शृणोतु नायकाः मम सैन्यस्य सर्वं सिम्पल् अस्ति नायकाः मम सैन्यस्य नायकः इत्युक्ते कः अर्थः लीडर् नायकः यः नयति सः नायकः तादृश किञ्चित् अर्थं वक्तुं पठ संस्कृतेनैव तस्य किञ्चित् अर्थ व्याख्यानं करोतु नायकः नयति इति नायकः नायका नायकानां मम अस्माकं सैन्यस्य नायकानां सप्ज्ञार्थं सप्ज्ञा सप्ज्ञा मीन्स् नाम नै सप्ज्ञार्थं भवान् अवगच्छतु तेषां नामानि संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ब्रवीमि मी इति अस्ति अहमेव अहमित्युक्ते अत्र कः दुर्योधनः ब्रवीमि ते तान् इत्युक्ते ये ये अत्र सन्ति तेषां नामानि अहं वदामि एकैकपदस्य अर्थं सर्वं जानीमः अस्माकं तु विशिष्टाः अनन्तरं ते ये तान् निबोध द्विजोत्तम सर्वपदं जानाति किल निबोध इत्युक्ते भवान् अवगच्छतु बोधः भवतः बोधः भवतु भवतः स्मरणायां भवतु ते बोधे बोधे भवतु इत्युक्ते कः अर्थः भवतः तस्मिन् विषये बोधः भवतु इति वदति चेत् भवान् अवगच्छतु भवतः ज्ञानं भवतु तेषां कथं नायकः मम सैन्यस्य मम सैन्यस्य നായകാഹ കേ സന്തി സത്യാർത്ഥം താൻ പ്രവീമിതേ തേഷാം നാമാനാം അവഗമനായ അഹം വദാമി തദ്വ ഏകൈക പദസ്യ അർത്ഥം അത്ര ഇതാനും അസ്മാഭിഹ് ചിന്തനീയം തത്ര കോപി വിശിഷ്ട അർത്ഥ അസ്തി തദേവ വ്യാഖ്യാനം ഏതാവത് പര്യന്തം പഠനാർത്ഥം സംസ്കൃതഭാഷായാ ആവശ്യകത അസ്തി ഏതാവത് ജാനീമഹ ചേത് അന്യത് കാര്യം സംസ്കൃതം ന അന്യകാര്യം കിം चिन्तनं स्वस्य चिन्तनानुसृतमेव अन्यदागच्छति सम्यक् चिन्तनीयं चेत् सम्यक् ज्ञातव्यं नो चेत् किमपि किमपि चिन्तयति एकैकपदस्य कोऽपि अर्थः वदति अत्र तद् न भिन्नभिन्न अर्थः न वक्तव्यः इदानीं अत्र पश्यतु दुर्योधनः कम् आह्वयति द्रोणाचार्य द्रोणाचार्यः कः तस्य गुरुः अनन्तरं सैन्यस्य नायकः अस्ति सः सः अपि नायकः अन्यनायकान् सः न जानाति वा द्रोणाचार्यः द्रोणाचार्यसदृशसैनिकाः इत्युक्ते सः एव पाण्ड कौरवसैन्यस्य सेनानायकः अस्ति सेनानायकः न जानाति वा तस्य सैन्ये के के सन्ति इति जानाति किन्तु तदापि सः तस्य मनसि संशयः अभूत् एषः अस्माकं कृते एव युद्धं करोति वा अथवा पाण्डवानां कृते करोति वा कस्य उपरि संशयः द्रोणाचार्यस्य उपरि पश्यतु कौरवसैन्यस्य शक्तिः इत्युक्ते द्रोणाचार्यः किल तस्य गुरुः अस्ति अनन्तरं तत्रत्य नायकाः ते सर्वे तत्रत्य नायकाः सन्ति प्रथम प्रथमगणनीयः सः किल फस्ट् रो मध्ये सन्ति तादृशजनाः तादृशजनानां समीपं गत्वा दुर्योधनः वदति अहम् इदानीं वदामि अस्माकं सैन्ये तदपि कथम् उपयोगं कृतवान् मम सैन्ये नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते अहं मम सैन्ये के के सन्ति इति इदानीं वदामि तत्र किं सूचयति तत्र एव अस्माकं गीतायाः मध्ये पठनीयं तत् तत्र तावदेव भवति अस्माभिः चिन्तनीयं सः किं वदन् अस्ति वस्तुतः किम् अभवत् तस्य तस्य संशयः अभवत् तस्य मनसि संशयः अभवत् के के संशयाः आगताः एकः संशयः द्रोणाचार्यः कस्य पक्षे अस्ति इति तस्य संशयः अस्ति कस्य विषये संशयः स्वस्य आचार्यस्य विषये संशयः किल गीतायामेव किञ्चित् अनन्तरं वदति संशयात्मा विनश्यति यस्य सर्वत्र संशयः भवति तस्य नाशः भवति संशयः इत्युक्ते यदा वयं पठामः तदानीं डौट् इति वदन्ति किल तद् न एवं न चिन्तयतु अत्र अस्माकं तदेव डिक्षनरी ज्ञानस्य प्राब्लम् तत्र संशयः इत्युक्ते तस्य उपरि तस्य संशयः पश्यतु अहं रमेशमहोदयः मिलित्वा एककार्यं करोमि वयं निश्चयं कृतवन्तः वयं मिलित्वा एतत् कुर्मः यदि पुनः मम मनसि तस्य उपरि संशयः भवति चेत् तस्य कः अर्थः पुनः तत् कार्यं कदापि अग्रे न गच्छति कुत्रापि पश्यतु बिस्नेस् पश्यतु अथवा जीवने पश्यतु किल बहूनां गृहे किमर्थं प्राब्लम् अस्ति पतिपत्नी मध्ये संशयः पुत्रपिता मध्ये संशयः किल किमर्थं संशयः आगच्छति कुतः संशयः आगच्छति कुतः फ्रम् वेर् कुतः संशयः आगच्छति भयं भयं यदा मनसि भवति तदा संशयः आगच्छति कुत्र भयं भवति अन्तरङ्गे
सत्यम् अन्तरङ्गे कारणं किम् अन्तरङ्गे भयं भवति तस्य कारणं किम् आग्रहः इच्छा आग्रहः अथवा स्वार्थता सर्वमपि इच्छायाः एव भिन्नभिन्नस्वरूपमेव किल मम पतिः अथवा मम पत्नी मम पुत्रः इति यत्र ममत्वम् अधिकं भवति तत्र एव किम् आगच्छति भयं भवति यत्र अस्माकम् अधिकं ममता भवति तत्र सर्वदा भयं भवति सर्वदा न भवति यत्र सत्यं नास्ति तत्र द्वौ अपि मिलित्वा इदानीम् एकः पतिः अस्ति पत्नी अस्ति द्वौ अपि मिलित्वा अहं किमर्थं पतिपत्नी इति वदामि तदेव अत्यन्तनिकटे इति वयं चिन्तयामः तस्मात् तद् उदाहरणम् उक्तवान् अथवा कोऽपि मित्रद्वयं मित्रे तयोः मध्ये कदा संशयः आगच्छति यदा एकः अधर्मं करोति तदा यः अधर्मं करोति सः किल यस्य मनसि अहं यत् करोमि सः धर्मः नास्ति अथवा तत् सत्यं नास्ति इति यदा चिन्ता आगच्छति तदा एव संशयः अथवा भयम् अथवा यत्किमपि आगच्छति बहु बहु सरलविषयः एव किन्तु एतत् अस्माकं सर्वेषां जीवने प्रतिदिनं बहुवारं चलति वयं गीतापारायणं कुर्मः कः लाभः किल अहं गीतापारायणं करोमि परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुर् चतुष्कृतां मम यः शत्रुरस्ति तस्य नाशः भवेत् इति प्रार्थनां कृत्वा गीतापारायणं करोति चेत् किं कः लाभः गीतापारायणेन अथवा गीतायाः अर्थचिन्तनेन गीतायाः मननेन गीतायाः स्वाध्यायेन अन्तरङ्गे किं भवेत् अस्माकम् सो अन्तरङ्गे इत्युक्ते अस्माकं मनसि अस्माकम् अन्तरङ्गे किं भवेत् शुद्धिः भवेत् किल अन्तरङ्गशुद्धिः एव समग्रपुस्तकं पाठयति अन्तःकरणशुद्धिः प्रतिश्लोकं पश्यतु एकैकश्लोकमपि स्वीकृत्य पश्यतु अन्य कोऽपि अर्जुनस्य अन्य कोऽपि कृष्णः वदति न भवतः अन्तरङ्गे विद्यमानकृष्णः भवतः अन्तरङ्गे विद्यमान अर्जुनं प्रतिवारम् एतत् वदति किन्तु भवान् अर्जुनः इव अपि भवितुं शक्नोति कृष्णः कृष्णः न दुर्योधनः इव अपि भवितुं शक्नोति खलु इदानीं पश्यतु किमपि उदाहरणं स्वीकरोतु यत् किमपि उदाहरणं किं धर्मलक्षणं वयम् उक्तवन्तः प्रथमदिने धृति क्षमा दमः अस्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहं धीः विद्या सत्यम् अक्रोधम् किमपि एकलक्षणं स्वीकरोतु अक्रोधम् उदाहरणार्थ अक्रोधम् इत्युक्ते कः अर्थः क्रोधं न भवेत् किल यदा भवतः क्रोधः आगच्छति भवान् भवता किं करणीयं क्रोधः आगच्छति चेत् तद् धर्मं धर्मः न तत्र अवगतम् कोपः आगच्छति क्रोधः आगच्छति क्रोधः आगच्छति चेत् किं भवति क्रोधस्य क्रोधस्य अनन्तरं किं अस्माकं बोधः नष्टः भवति किं करोति किं न करोति इति वयं न अवगच्छामः सत्यं किं वदामि किं न वदामि इति अहं न अवगच्छामि मम कण्ट्रोल् मम हस्ते नास्ति मम मुखतः मम जिह्वातः असमीचीनानि वचनानि आगच्छन्ति चेत् कदापि मम अन्तरङ्गे विद्यमान ईश्वरः तदिच्छति वा न वा किमर्थं मौनम् उपविशति कस्यापि अन्तरङ्गे ईश्वरः तत् न इच्छति वयं सर्वेपि जानीमः किल भवान् कोपसमये कानि वाक्यानि भवान् उक्तवान् भवान् एव तद् टेप् करोतु एकवारं गृहे वदतु पुत्र्याः वा पुत्रस्य समीपं वदतु यदा कदापि अहं कोपेन यदा वदामि भवान् टेप् करोतु अनन्तरं एकदिनानन्तरं भवान् तत् शृणोतु अन्य कोऽपि न भवान् एव शृणोतु भवान् यानि वचनानि उक्तवान् भवता कानि वचनानि उक्तानि तत् भवान् सोढुं न शक्नोति वा तस्य अर्थः कः भवतः अन्तरङ्गे एव उत्तमचिन्तनमपि अस्ति किल भवतः अन्तरङ्गे एव ईश्वरः अपि अस्ति भवतः नियन्त्रणं यदा गच्छति भवतः उपरि भवतः नियन्त्रणं यदा गच्छति तदा एव भवतः अन्तरङ्गतः किम् आगच्छति क्रोधः आगच्छति अथवा असत्यं यत् किमपि सत्यम् इति धर्मलक्षणमस्ति सत्यम् अथवा अस्तेयम् अस्तेयम् इत्युक्ते अस्तेयं स्तेयम् इत्युक्ते चौर्यम् अस्तेयम् इत्युक्ते चौर्यं न करणीयं यदा कदापि भवान् एककार्यं चौर्यं कर्तुं गच्छति वयं चौर्यं कुर्मः वा वयं सर्वे चौर्यं कुर्मः तत् प्रथमं चिन्तनीयं किल चौर्यं करोति वा न वा इति जानाति चेदेव मम परिष्कारमहं कर्तुं शक्नोमि किल मम दोषः एव नास्ति इति विचिन्त्य उपविशति चेत् परिष्कारः कुत्र करणीयः प्रथमं मयि विद्यमानदोषाणाम् अवगमनं करणीयम् अवगच्छति अर्थमवगच्छति मयि विद्यमानमित्युक्ते इन् मि मम मम अन्तरङ्गे अथवा मम स्वभावे विद्यमानदोषाः के स्वाभाविकतया तदेव अत्यन्तं कष्टकरं सत्यं भवतां सर्वेषां दोषाः के इति अहम् इदानीं वदामि दशनिमेषः पर्याप्तः अथवा एकदिनं पर्याप्तं वयं मिलित्वा वासं कुर्मः चेत् अन्यस्य दोषम् अहम् अवगच्छामि किन्तु मम दोषम् अहं न अवगच्छामि कारणं किं किं कारणं स्यात्
दृष्टिबहिः अस्ति दृष्टिबहिः इत्युक्ते कदापि जीवने वयम् एतादृशचिन्तनं न कुर्मः एतादृशचिन्तनम् इत्युक्ते स्वस्य जीवनं परितः चिन्तनं करणीयं कोऽपि भवतु अस्माकं सर्वदा एक एक സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി മധ്യേവ വയം ജീവനം കുർമ്മ അഹം സർവം ജാനാമി അഥവാ അഹം യത് വദാമി തത് സർവം സത്യം യസ്മിൻ കസ്മിൻ അപ്പൊ വിഷയമോ മമ അപി ദോഷ ഭവേത് ഖലു മമ അപി ദോഷ ഭവേത് ഇതി ചിന്തയിതും ബഹു കഷ്ടകരം അസ്തി കസ്മിൻ അപ്പൊ വിഷയേ ഇനി ഗൃഹേ തത് എതത് സർവം കുതഹ വയം പഠിതും ശക്നുമ വിദ്യാലയം ഗത്വം പഠിതും ശക്യതേവാ कोलम्बिया यूनिवर्सिटि मध्ये एतस्य किमपि कोर्स् नास्ति एतत् कथ कुत्र पठनीयं गृहे अत्यन्त उत्तमस्थलं गृहं तदर्थमेव पूर्वम् अस्माकं जनाः उक्तवन्तः कुटुम्बमेव विद्यालयः कुटुम्बनिर्माणं करोतु कुटुम्बमेव विद्यालयः कथं तद् अहं मम गृहे अहम् अवगन्तुं शक्नोमि खलु मम गृहे अहमस्मि मम पुत्रः अस्ति मम पुत्री अस्ति अथवा कोऽपि भवतु मम पतिः अस्ति मम पत्नी अस्ति के सन्ति ते तेषां समीपे अहं कथं सम्भाषणं करोमि किल अस्माकं चिन्तनम् इदानीं कथमस्ति अहं सर्वदा सम्यक् एव अस्मि तेषामेव दोषः ते सर्वे सम्यक् न वदन्ति एषः सम्यक् एतत् किमर्थं वदामि एतस्य जीवनस्य नाम एव आध्यात्मिकजीवनम् अन्यत् किमपि आध्यात्मिकमित्युक्ते किम् अध्यात्मदर्शने प्रथमं किं वदति आत्मा मोक्षम् മോക്ഷമിത്യുക്തയ്ക്കും അതിന് മോക്ഷം ഇത് വയം ചിന്തയാമോ മോക്ഷമിത്യുക്തയ്ക്കും തത് അസ്മാകം അത്യന്ത പ്രോബ്ലം കാലിചന പദാനി വയം പഠിത്വ സ്ഥാപിതമുണ്ട് മോക്ഷമിത്യുക്തയ്ക്കും മുക്തി മുക്തി ഇത്യുക്തെ മോക്ഷം <laughs> അല്ലെങ്കിൽ കഥ ഇംഗ്ലീഷ് മധ്യ പദാമോ एतत् न अस्माभिः प्रथमम् एतादृशपदानां विषये चिन्तनं करणीयं पदानां विषये चिन्तने अवगन्तव्यं किञ्चित् मोक्षम् इत्युक्ते किं स्यात् वस्तुतः मोक्षं प्राप्तव्यं मोक्षं प्राप्तव्यम् इति सर्वं वयं वदामः किल कुत्र मोक्षं प्राप्नुमः इच्छा इच्छा न भवेत् इच्छायाः समाप्तिः भवति चेत् मोक्षं भवति मोक्षम् इति एकम् अस्ति किल तत् स्वाभाविकतया भवितव्यमेव वस्तु मोक्षं प्राप्नोति इति नास्ति क्रियापदं मोक्षं सम्भवति इत्येव अस्ति मोक्षं स्वयमेव आगच्छति ज्ञानं न प्राप्नोति तदेव नालेज् ज्ञानं समानं न इति वदामि ज्ञानं ज्ञानं कथं भवति ज्ञानं स्वयं सम्भवति अहं सामान्यमेकम् उदाहरणम् उक्तवान् अन्धकारयुक्तप्रकोष्ठे फुल् डार्क्नेस् अस्ति अत्र अन्धकारमस्ति तत्र यदा एकदीपम् आनयति तदानीं सर्वाणि वस्तूनि भवान् पश्यति अत्र विद्यमानम् एतद् भवान् पुनः एकैकं भवता पठनीयं वा एतद् कृष्णनिम्बः अस्ति तद् विग्रहमस्ति तद् केमरा अस्ति एतद् भिन्नम् अस्ति एषः एवं पठनीयं वा न प्रकाशः अस्ति चेत् अहं सर्वमपि द्रष्टुं शक्नोमि यदा मयि प्रकाशः आगतः यदा अहं प्रकाशं आनीतवान् अथवा दृष्टवान् तदा सर्वाणि वस्तूनि दृष्टिगोचराणि अभवन् समानमेव यदा एकं ज्ञानं भवति अस्माकम् एकं ज्ञानं यदा भवति तदा सर्वं वयम् अवगच्छामः सर्वविधज्ञानं भवति पुनः केमिस्ट्रि फिसिक्स् गणितम् अथवा वैद्यं तन्त्रशास्त्रं सर्वं पृथक् पृथक् पठनीयं नास्ति तत् करणीयं चेत् कः उपायः अन्य कोऽपि उपायः नास्ति स्वस्य विषये चिन्तयतु स्वस्य विषये केचन जनाः वदन्ति अन्तरङ्गं प्रति गच्छतु अन्तरङ्गं प्रति कथं गन्तुं शक्यते एवं नेत्रं निमील्य उपविशामि चेत् अन्तरङ्गं प्रति गच्छति वा इदानीं किञ्चिदेव अहम् अत्रैव अस्मि किल नेत्रं निमीलयितु अहं केरलं प्राप्तवान् इदानीं नेत्रं निमीलयति इति कारणेन गच्छति इति नास्ति किल अहं मम व्रतमस्ति अद्य अहं किमपि न खादामि व्र व्रतमस्ति प्राक् एकादशी अस्ति इति चिन्तयतु प्रातःकालतः आरभ्य आहारविषये एव चिन्ता अय्यो अद्य खादितुं न शक्यते तदा पश्यतु तादृशदिने अधिकबुभुक्षा आगच्छति किं करणीयं तदर्थं मनः पक्वं करोतु प्रथमं मनः कथं पक्वं करोति एतादृशजीवनं स्वयमेव स्वीकरणीयं मह्यम् अहम् एतत् स्वीकरोमि इति विचिन्त्य स्वीकरणीयम् अन्येषां प्रदर्शनार्थं कदापि न करणीयं कदापि न स्वीकरणीयं कदापि न करणीयम् आध्यात्मिकं जीवनम् इत्युक्ते कः अर्थः स्वस्य आत्मनः समीपम् इत्युक्ते स्वस्य एव आत्मभिन्न नास्ति किल मम जीवनं प्रति अहं गच्छामि അദ്യപര്യന്തം ഏതാവത് പര്യന്തം അസ്മാകം സർവേഷാം ജീവനം കഥമസ്തി അന്യത്രയോ അസ്തി ഇല്ല ഭഗവതഃ വിഷയവി വദന്തി ഭഗവാൻ പഞ്ചേന്ദ്രിയാണി സ്ഥാപയിത്തു അസ്മാകം വഞ്ചനം കൃതവാനി അന്ധ ആത്മാ സ്ഥാപയിത്വ അഥവാ മനഃ ബുദ്ധി സർവം ദത്വ പുനഃ പഞ്ചേന്ദ്രിയാണി അപ്പൊ ദത്തവാൻ പഞ്ചേന്ദ്രിയാണി വസ്തുതയാക്കും പഞ്ച ഡോർ അസ്തി തഥ ഡോർ ഇത്യുക്തെ പഞ്ചദ്വാരാണി पञ्चद्वाराणि मध्ये एव सर्वं बहिर्गच्छामः खलु प्रातःकाले उत्थाय किमपि पश्यति किमपि शृणोति अस्माकम् इण्ट्रेस्ट् पश्यतु किमपि उत्तमं शृणोति चेत् वयम् अधिकश्रद्धां न दद्मः सर्वम् अभ्यासकारणेन अभ्यासः एव कोऽपि कस्यापि विषये किमपि वदति इति चिन्तयतु अहमपि एवमेव अन्यथा अहं बहु दिव्यः किमपि नास्मि बाहुलेन्जी विषये रमेश्जी किमपि वदति इति चिन्तयतु किमपि न श्रुतवान् अर्धमेव श्रुतवान् अहं राजेशमहोदयस्य समीपं गत्वा वदामि किञ्चित् अहमपि तत्र किं वदामि किञ्चित् कटु किञ्चित् लवणं सर्वम् अहम् अपि स्थापयित्वा दशजन तत् किमस्ति वस्तु किमर्थं वक्तव्यं तदेव वदति तदर्थमेव मौनव्रतम् इति उक्तवन्तः मौनम् उपविशतु किमर्थं वक्तव्यम् एतादृशम् का आवश्यकता अस्ति एतादृशकथनस्य भवान् भवतः एनर्जि एव नष्टं कुर्वन् अस्ति एतादृशविषयेषु तादृश एकचिन्तनं जीवनं प्रति तद् भवेत् दुर्योधनं पश्यतु स्वस्य गुरोः विषये अपि संशयः एतादृश कोऽपि भवति वा अस्माकं बहूनां भवति स्वस्य पत्न्याः विषये संशयः वयं सर्वे वदामः ए मां बहु विश्वासः अस्ति कतिवारम् अस्माकं मुखतः तादृशपदानि आगच्छन्ति मम भवत्याः उपरि विश्वासः एव नास्ति इति बोधयति तादृशपदानि किल इति कारणं किं तस्य यथार्थविश्वासः स्वस्य उपरि आवश्यकं प्रथमं मम उपरि मम विश्वासः नास्ति तदेव प्रश्नः मम उपरि मम विश्वासः अस्ति चेत् अहं यत् करोमि तत् सत्यम् इति अहं जानामि चेत् मम धैर्यं भवति अहं यत् करोमि तत् क्रो अक्रोधम् अस्ति चेत् धर्मस्य दशलक्षणानि मया उक्तानि तत् किमपि एव अहं करोमि इति चिन्तयतु मयि भयः इति एकवस्तु न भवति तदेव उपनिषद् वदति अभीः भयं मास्तु तद् एकमेव अस्माभिः पठनीयमस्ति तत् पठनीयम् इत्युक्ते तस्य अर्थः कः अन्यथा न चिन्तनीयम् अन्येषां विषये यदा यदा चिन्तनम् आगच्छति तत् त्यजतु स्वस्य विषये एव चिन्तयतु तदर्थमेव एतद् उत्तममनुष्यजन्म वयं प्राप्तवन्तः किल मनुष्यजन्म एतद् वयं यदा पठामः एकैकश्लोकं यदा वयं पठामः तत्र दुर्योधने एषः दोषः अस्ति इति यदा पठामः वयं पठितवन्तः सम्यक् दोषः इति उक्त्वा अथवा ओ एषः कथमस्ति अहं महाभारतविषये अहम् आवश्यकं चेत् सम्यक् कथां वदामि अपि अहङ्कारः खलु अथवा भगवद्गीताविषये अहं यत्र कुत्रापि गत्वा भाषणं कर्तुं शक्नोमि किमर्थं भवान् भगवद्गीतां पठितवान् तेन कः लाभः किल विद्या ददाति विनयः यदा यदा वयम् अधिकम् अधिकं पठामः तदा तदा नतमस्तकाः भवन्तु मस्तकम् अधः अधः आगच्छेत् किल वृक्षाः अस्मान् पाठयन्ति किल वृक्षेषु यदा फलानि अधिकानि आगच्छन्ति वृक्षम् अधः अधः आगच्छति लोके केवलं मनुष्यः एव किञ्चित् किञ्चित् यदा मिलति अल्पस्वल्पं जानाति इदानीं किञ्चित् अधिकमस्ति चेत् यदा भारते अभवत् धनमधिकमस्ति सर्वं मस्तकं भवति कदाचित् तादृशम् आगच्छति किन्तु स्वाभाविकतया मनुष्यस्य स्वभावः तदर्थं भगवान् पुनः पुनः सप्तवारम् उक्तवान् अस्ति अत्र भिन्नभिन्नरीत्या कथं कथम् अहङ्कारः आगच्छति आचार्यस्य समीपं गत्वा भवान् वदति वयमपि वदामः किल आचार्यः इत्युक्ते अस्माकं कोऽपि आचार्यः भवतु पिता भवतु माता भवतु पितुः मातरं पितरं सर्वं वयं किं किं भवान् किं जानाति अहं बहुवारं श्रुतवान् छात्राः पृच्छन्ति भवान् किं जानाति भवतः आङ्ग्ले उच्चारणे आक्सेण्ट् एव नास्ति तस्य तु बहु उत्तमं लोके अन्य कोऽपि न अवगच्छन्ति किं किं वदति किन्तु महान् अहङ्कारः तदेव वर्धितमस्ति तस्य अन्तरङ्गे तस्य अन्तरङ्गे भवान् यद् वदति तदेव सम्यक् अस्ति भवान् तत्र अहम् इति करोतु अभिमानः अहङ्कारः मध्ये महान् भेदः अस्ति आत्मा अभिमानः आवश्यकः तद् अहङ्कारं प्रति न गच्छेत् कदापि दुर्योधनस्य पदे पदे पदे वयं द्रष्टुं शक्नुमः तस्य तेन कारणेन किं भवति तस्य अन्तरङ्गे भयं भवति एकं भयं भवति द्वितीयं संशयः भवति तदेव अत्र अनन्तरं यदा संशयः भवति तदा कीदृशपदानाम् उपयोगं करोति इति पश्यतु किमपि कार्यमस्ति वा सः किम् उक्तवान् द्विजोत्तम द्विजोत्तम इत्युक्ते कः अर्थः ब्राह्मणश्रेष्ठ उत्तम इत्युक्ते श्रेष्ठ युद्धभूमिमध्ये ब्राह्मणस्य कार्यं किल एतद् युद्धभूमिः अस्ति किल तत्र क्षत्रियस्य एव कार्यमस्ति तस्मात् सः तस्य मनसि बहुविधप्रश्नाः चलन्ति एषः ब्राह्मणः अस्ति एतस्य क्षत्रियत्वं नास्ति अनन्तरं भीष्मपितामहः एव इदानीं कः अस्ति सर्वसैन्याधिपः भीष्मपितामहः अस्ति तस्य वाक्यमेषः एषः शृणोति वा कारणम् एतयोः मध्ये पूर्वकालतः किञ्चित् अस्ति यदा कदापि महाभारतं स्वीकृत्य पठतु भीष्मः द्रोणः द्वौ अपि महापुरुषौ द्वौ अपि अहङ्कारस्य अन्यमूर्तिनः ദ്രോണസ്യ കിമഭവത് ദ്രോണഃ യാം വിദ്യാം പഠിതവാൻ താം വിദ്യാം കേവലം ഉദരനിമിത്തം ഉപയോഗം കൃതവാൻ കില്ല വയം സർവേ തദ്വ കുർമ്മ തദവ സഹി കൃതവാൻ യാം വിദ്യാം സഹ പഠിതവാൻ ധനുർവിദ്യ കിമർത്ഥം ഉപയോഗം കൃതം സ്വസ്യ ക്രോധസ്യ സമാപനായ കില്ല ധ്രുപദ മഹാരാജ തം ഗൃഹീത്വാ ആനീയ മമ പുരത്തഹ സ്ഥാപയതു ഇതി അർജുനം ഉക്തവാൻ अनन्तरं मम किञ्चित् भोजनम् आवश्यक तदर्थम् एव सः उपयोगं कृतवान् एकां विद्यां वयं जानीमः चेत् किमर्थं तस्य उपयोगः करणीयः अर्जुनः किमर्थम् उपयोगं कृतवान् कुलस्य रक्षणार्थम् उपयोगं कृतवान् तदपि न पर्याप्तं तदापि स्वार्थतायै न कृतवान् ततोपि कुलरक्षणाय किल स्वस्य कुलस्य एतत् तस्य स्वकीयकार्यार्थं सः न कृतवान् तत् किमर्थम् एतत् वदामः इत्युक्ते वयं यदा एतत् पठामः अस्माभिः तस्मिन् समये चिन्तनीयम् एकैक प्रतिश्लोकतः अपि वयं तादृशं किं स्वीकुर्मः एतदेव मननं करणीयम् अवगतम् इदानीं पठनम् इत्युक्ते श्रवणं प्रथमविषयः वयं शृणुमः का विभक्ति कथं रूपमस्ति तस्य सामान्य अर्थः कः किञ्चित् विशेषार्थः एतावदेव मया कर्तुं शक्यते तृतीयं कार्यं स्वयं करणीयम् एकमपि श्लोकं न त्यक्तव्यम् अस्माभिः चिन्तनीयम् अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिति प्रतिपदं तस्य अहङ्कारः संशयः मम इति अहङ्कारस्य पदम् अनन्तरं ब्राह्मणद्विजोत्तम इति किमर्थम् उक्तवान् परिहासं कृतवान् तस्य भवान् एतत् सर्वं कर्तुं न शक्नोति भीष्मः एव उत्तमः भवान् एकः द्विजोत्तमः अस्ति अनन्तरं भिन्नभिन्नर्थः अस्ति तत्र ब्राह्मणानां मनः कथं भवति साक्षात् ब्राह्मणः चेत् तस्य मनः कथं भवति बहु किं वदामि बहु सरलमनः भवति इति वदन्ति तदेव ब्राह्मणस्य वैशिष्ट्यमस्ति सः युद्धं कर्तुं न शक्नोति अथवा धर्मभागं प्रति बहु शीघ्रं तस्य मनः गच्छति तस्मात् मम संशयः अस्ति इत्येव इदानीं मम संशयः अस्ति भवान् तत्र अस्ति वा अत्र अस्ति वा पश्यतु कथं कथं सः तस्य प्रतिपदे सः कथं कथं तद् बोधयति इतोपि तत्र कार्याणि सन्ति तत् किञ्चित् व्याकरणं पठामः चेदेव वयं वक्तुं शक्नुमः किमर्थम् एतस्यां विभक्त्यां वदति किमर्थं तत्र ब्रवीमि इत्येव बहूनि पदानि सन्ति किमर्थं ब्रवीमीत्येव तदेव भगवतः भगवद्गीता इति वदति भगवतः मुखतः आगतम् इति किमर्थं वदति इत्युक्ते एकपदमपि तत्र अनावश्यकरीत्या न वदति सः प्रतिपदं वयं मननं कुर्मः चेत् अस्माकम् अन्तरङ्गे बहुविधभावनाः उत्पादयन्ति तदेव ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं किम् अहमपि कवितां लिखामि किल उत्तमकविः अपि कवितां लिखति कः भेदः मम कविता तु एकवारं पठित्वा अनन्तरं पुनः जन्मनि कोऽपि न पठति किन्तु एकः कविः कालिदासः रघुवंशं लिखितवान् अथवा कुमारसम्भवं लिखितवान् अथवा मेघदूतं लिखितवान् एकैकवारं यदा पठामः पुनः पुनः अधिगच्छा भवति नूतननूतननूतन आशयः आगच्छति रामायणं महाभारतं भागवतं कति सहस्रवर्षाणि अभवत् न्यूनातिन्यूनं दशसहस्रवर्षाणि अभवन् इदानीमपि वयं स्वीकृत्य अटामः खलु इदानीमपि मध्ये वयम् एतावन्तः शतं जनाः सन्ति एतत् वयं सर्वे मिलित्वा वयं शतं जनाः मिलित्वा अमेरिका मध्ये उपविश्य पठामः भोगभूमि इति स्वामीजी उक्तवान् विवेकानन्दः तादृशभूम्याम् उपविश्य वयं किमर्थं भगवद्गीतां पठामः तस्य प्राधान्यं चिन्तयतु यः कोऽपि भवतु सः मननं करोति तस्य अन्तरङ्गे स्वयमेव तस्य अर्थम् आगच्छति तदेव सः एव तस्य अर्थः अहं यद् वदामि तद् न अहं यद् मम चिन्तनमस्ति तत् खलु भवन्तः तस्मादेव अहं प्रतिवर्गे वदामि श्रुत्वा न त्यजतु इदानीम् अग्रिमसप्ताहे यदा आगच्छामः तदानीम् एतत् पुस्तकं स्वीकृत्य आगच्छामः इति न प्रतिदिनं किं करणीयम् इदानीमेव श्लोकं पठितवन्तः एकश्लोकम् अथवा श्लोकद्वयमेव अहं पाठयामि तद् लिखतु तद् हस्ते स्थापयतु सामान्य अर्थं वयं जानीमः नो चेत् पृच्छतु अहं पुनः अपि अर्थं वदामि सामान्य अर्थ अवगमनानन्तरं तस्मिन् विषये मननं करणीयम् एषा प्रवृत्तिः जीवने आगच्छति चेत् जीवनं धन्यम् मननं करोति इति एकप्रवृत्तिः इदानीं वयं कोऽपि मननं कुर्मः वा कुर्मः कस्मिन् विषये मननं कुर्मः बेङ्क् मध्ये कति डोलराणि सन्ति कदा तद् वर्धयामः किल कति विषयेषु चिन्तयामः वयम् अस्माकं तत् एवं भवति एतत् किम् किं कार्यं चिन्तयति चेत् वर्धते वा भवान् यदा यदा चिन्तयति तदनुसृतं तद् न्यूनं न्यूनम् आगच्छति खलु अधिक इच्छा भवति चेत् तत्र कस्मिन्नपि विषये अस्माकं सौन्दर्यविषये किल वयं बहु चिन्तयामः सौन्दर्यविषये एककेशः तद् श्वेतः भवति चेत् वयं कुर्मः इत्युक्ते तावत् पश्यामः किल अथवा युतकम् अथवा वेष्टि अथवा ऊरुकं सर्वे वयं कियत् मुखे कुत्रापि एकः बिन्दुः आगच्छति चेत् वयं कियत् प्रयासं कुर्मः तत् त्यक्तुं तस्य अर्धांशं स्वस्य मनसः विषये स्वस्य पठनस्य विषये एतावत् उत्तममनुष्यजन्म प्राप्य किमर्थं नाशं करोति इति पुनः पुनः अस्माकं ग्रन्थाः पृच्छन्ति मम एका एव अपेक्षा अस्ति वयं पठामः एतादृशपठनेन एकस्य वा मनसि एतावन्तः जनाः वयं शृणुमः न्यूनातिन्यूनं मम मनसि अहं पाठयामि किल मम मनसि वसा इच्छा भवेत् दृढा भवेत् किमर्थम् मननं करणीयम् एतत् किम् अत्र उक्तमस्ति एतस्य दशगुणितकार्याणि अत्र उक्तमस्ति अहं केवलं शीघ्रम् उक्त्वा समापयन् अस्मि तावदेव अहं जानामि अपि मम तत् तस्मिन् विषये बहु ज्ञानं नास्ति किन्तु भवताम् अन्तरङ्गे भवतां बुद्धिमध्ये अथवा भवतां मस्तिष्के भवन्तः यदा यद् स्थापयित्वा मथनं करोति मथनम् इत्युक्ते मथनं जानाति मथनं यद् दधि मध्ये करोति किल दधि मध्ये मथनं करोति चेत् किं भविष्यति पालाणि मथनमिति अस्ति किल दधि मध्ये मथनं करोति चेत् किं भविष्यति उत्तमं बटर् आगच्छति किल नवनीतम् आगच्छति एवमेव अन्तरङ्गे मथनं करोतु मन्थनं मथनं कथं करणीयं चिन्तनम् एव स्थापयित्वा आनन्दस्य आनन्दमथनं करणीयं दुःखेन न एतत् सर्वं चिन्तयति चेत् अस्माकं किमपि दुःखमस्ति वा अस्ति वा अस्माकं विषये चिन्तयति धनविषये गृहविषये पुत्रस्य विवाह पुत्र्याः विवाह एतादृशविषये अस्माकं दुःखमागच्छति कुत्रापि दुःखमागच्छति तत्र कियत्पर्यन्तं सुखं भवति तदनन्तरं दुःखमागच्छति तत्र अस्ति एव तत् स्थापितमस्ति किल विवाहसन्दर्भे अस्माकं सर्वं कियान् सन्तोषः विवाहात् पूर्वं सन्दर्भे अपि न विवाहात् पूर्वं बहु सन्तोषः भवति विवाहः करणीयः करणीयः वयं जानीमः किल कथं कथं स्वप्नं पश्यामः विवाहानन्तरं कदापि एकदिनं तादृशस्वप्नं वयं पश्यामः सर्वेषां जीवनस्य एषा एते अवगच्छन्ति तदेव संसारः सुखमस्ति दुःखमस्ति पुण्यं सम्पादयति पापमपि अस्ति किल कर्म करोति पुण्यमपि अस्ति पापमपि अस्ति तस्मात् किं करणीयं स्वस्य अन्तरङ्गं प्रति यदा वयं पश्यामः इदानीम् अत्र दुर्योधनस्य एकः स्वभावः अस्माभिः पठितः एकः न स्वभावद्वयम् एकं तु भयं तस्य कारणम् इति अन्यत् चिन्तयितुं शक्यते संशय अस्माभिः चिन्तनीय मम कस्य कस्य उपरि संशय कस्य कस्य उपरि अहं विश्वासं करोमि अन्ततो गत्वा स्वस्य उपरि अपि अस्माकं विश्वासः नास्ति यदा विश्वासं कर्तुं प्रयत्नं करोति तद् बहु बृहत् शास्त्रमस्ति एतत् इदानीं पश्यतु एकसस्यस्य आरोपणं करोतु आरोपणम् इत्युक्ते एकबीजम् एक सीड् भवान् स्थापयति तस्य वपनं करोति वपनम् इति वदति तस्य तत्र सस्यम् आगच्छति इति विश्वासः एव खलु विश्वासः एव किल भवता किं कर्तुं शक्यते अन्यत् एक सीड् भवान् स्थापयतु जलं स्थापयितुं शक्यते तस्य किमपि फर्टिलैस् आवश्यकं चेत् दातुं शक्नोति भवान् यत्किमपि करोतु तत्र जीवः अथवा तत्र सस्यम् आगच्छति इति विश्वासः एव किल अस्माकं तदेव एकः विश्वासः तत्र अस्माकं संशयः नास्ति खलु इदानीं कर्षक तस्मादेव वदामि ये कृषकाः आसन् ते जीवनेन सह बहु सम्बन्धिताः वयं सर्वे बहु दूरे वयम् इदानीं यन्त्रैः सह एव व्यवहारं कुर्मः खलु कम्प्यूटर् मध्ये कार्यं कुर्वन्ति अथवा अन्ये यत्र कुत्रापि भवतु वयं यन्त्रैः सह वस्तुते वैद्याः सर्वे पूर्वकाले इदानीं न पूर्वकाले वैद्याः सर्वे मनुष्यैः सह कार्यं करोति स्म किल औषधं ददाति तस्य उपरि एकं विश्वासं कृत्वा ददाति रोगी अपि कथं करोति वैद्यस्य उपरि एकं विश्वासेन तत् स्वीकरोति वैद्यः वदति इति चिन्तयतु रोगः गच्छति इति वद अर्धरोगः तत्रैव गतः इदानीं किं करोति एकः लघुज्वरः इति भवान् एकवैद्यस्य समीपं गच्छतु दश टेस्ट् निमित्तं ददाति भवतः किमपि ब्लड् मध्ये तद् नास्ति एतद् अस्ति तत्र अधिकमभवत् तत्र न्यूनमभवत् आहत्य भवान् एकः रोगी अस्ति पञ्चवारं मिलित्वा गच्छति चेत् सः बोधयति केवलं वैद्यानाम् इति न वदामि कम्प्यूटर् इञ्जिनियर् जनानां तेषां तु यन्त्रेण सह एव कार्यमस्ति तदेव अहम् उक्तवान् एतद् अवगच्छन्ति वा किं वदामि यदा कृषि करोति कृषकाः यदा आसन् ग्रामे तेषां निष्कळङ्कं मनः यदा भवति तत्र यदा कृषिं कुर्वन्ति ते ते एतत् इतोपि शीघ्रम् अवगच्छन्ति सस्येन सह एकः संवेदः अस्ति तेषां सः जानाति सस्यस्य समीपं सम्भाषणं करोति सः सस्यं दृष्ट्वा वदति सः एतद् गच्छति एतद् आगच्छति इति सर्वं किं कुत्र एम् एस् सि बोटनि पठितवान् सः एम् एस् सि बोटनि पठित्वा आगतवान् सः एक कदलीवृक्षं स्थापयतु कर्तुं शक्नोमि एतदेव प्राक्टिकल् नालेज् अस्माकं कुत्र अस्ति एतादृशविषये वयं बहु एतादृशविषयेषु वदामः कथम् अन्यपुस्तकं पठित्वा अथवा अन्य कोऽपि वदति तत् श्रुत्वा किल मननं करोतु तस्मिन् सन्दर्भे स्वस्य एव अन्तरङ्गे किञ्चित् किञ्चित् अवगमनं भवति एतादृशविषये एतस्य श्लोकस्यां तस्य विषये एतावत् विवरणं किमर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते तत्र केवलं स्वभावद्वयमेव अस्ति तदेव ततः पठनीयम् एकवारं तस्य विभक्ति अन्वयः एतत् सर्वं पठनीयं तदनन्तरं ततः पठनीयः विषयः किं ततः मया चिन्तनीयमस्ति मम मनसि किं भवेत् तद् श्रुत्वा संशयः इति एकमस्ति अथवा अन्यत् किमस्ति संशयानन्तरं भयम् एतत् मयि अस्ति वा मम भयमस्ति वा अद्य कस्मिन्नपि विषये मम भयमस्ति वा भयमस्ति चेत् भवान् चिन्तयतु भवतः कुत्रापि प्राब्लम् अस्ति वृथा दुःखार्थं न वदामि भयमस्ति चेत् तस्य परिहारः चिन्तनीयः मया तत् ज्ञातव्यं किं कुत्र मम भयमस्ति यदा कुत्र अस्ति इति अहम् अवगच्छामि स्वयमेव परिहारः भवति तदेव तस्य अन्य विषयः कुत्र अस्ति इति भवान् मम भयं कुत्र अस्ति इति अन्वेषणं यदा भवान् आरम्भं करोति तदा भगवान् भवन्तम् अग्रे अग्रे नयति भगवान् इत्युक्ते अन्ये कोऽपि न अन्तरङ्गतः एक चोदना चेतना अस्ति ता सा चेतना अस्मान् अग्रे अग्रे अग्रे अग्रे नयति तस्मात् तदा तादृश किञ्चित् वा परिवर्तनम् अस्माकं गीतापठनेन भवेत् नो चेत् एतत् बहु किमपि न कतिवर्षेभ्य वयं भागवतं शृणुमः रामायणं शृणुमः गीतां शृणुमः उत्तमोत्तमकथाः शृणुमः सम्यक् अस्ति भवान् बहु सम्यक् वदति इति एकं सर्टिफिकेट् अपि दत्वा वयं गच्छामः कस्य ममापि कोऽपि लाभः नास्ति भवतामपि कोऽपि लाभः न खलु यदा एकंशः अस्माकम् अन्तरङ्गं प्रति गच्छति बहु असामान्यं किमपि वयं प्राप्तुं शक्नुमः ಭಾರತೂರ್ಣಾಸ್ತ್ರ ಅಸ್ಮಕ್ರ ಅನಂತರ ಮಹತಿ ಇಚ್ಛಾ ತತ್ ಪಠನೀಯ ಪಠನೀಯ ಕರಣೀಯ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂತಃ ಕಥಂ ವಿಷಯ ಕೀಯತ್ ಅಂತರಂಗಂ ಪ್ರತಿ ಗ್ಕು ಕಾಸ್ತ್ರೀಕ ಕಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರೇ कथं यदा मनुष्यस्य आपरेशन् कृत्वा गच्छति एवमेव अन्तरङ्गं प्रति गत्वा एकं पदमस्ति चेत् पदस्य सम्पूर्णं प्रकटयति तद् वयं प्राप्तुं शक्नुमः स्व अद्यतनश्लोकतः तादृश एकचिन्तनं किमर्थं म दुर्योधनस्य संशयः तत्र भवतु मम कुत्र कुत्र मम संशयः अस्ति कुत्र कुत्र मम भयमस्ति मम पुत्रस्य विषये मम भयमस्ति चिन्तनीयः विषयः मम पुत्र्याः विषये मम भयमस्ति सर्वं त्यक्त्वा अन्तः स्वस्य शरीरस्य विषये मम भयमस्ति मम जीवस्य विषये मम भयमस्ति किमर्थं सर्वेषां भवति तत्र यः चिन्तयति सः एव अग्रे अग्रे गन्तुं शक्नोति न चिन्तयति चेत् अग्रे गन्तुं न शक्नोति कियत् वा शृणोतु रामायणं पूर्णं श्रुत्वा अनन्तरं रामस्य का सीता इति पृच्छति तेन कः लाभः ओ सम्यक् श्रुतवान् इति तदा न तदा अस्माभिः किञ्चित् अग्रे प्रतिदिनं यदा किञ्चित् शृणोति चेदपि तस्मिन् एकसप्ताहपर्यन्तम् एतस्मिन् विषये किञ्चित् मननं करणीयम् अग्रिमसप्ताहात् पूर्वं श्लोकः पठनीयः होम्वर्कं अस्ति चिन्ता नास्ति श्लोकः कण्ठपाठः पठनीयः प्रथमप्रयत्नः फस्ट् मनुष्यः तदेव न करोति प्रयत्नं न करोति किल मनुष्यः सर्वं बहु ईसि थिङ्किङ्ग् अस्ति प्रा मोक्षः भवतु किञ्चित् ददाति एवं सर्वं न मिलति एतत् सर्वं पठनमपि तदेव अत्यन्तकष्टकरकार्यं पठनम् इत्युक्ते पुस्तकं स्वीकरोतु कुतश्चित् निद्रा आगच्छति किल तत् कारणं किं कष्टम् अस्ति तत् कष्टं सोढ्वैव पठनीयं कस्य निद्रा नागच्छति सर्वेषाम् आगच्छति कोऽपि निद्रा नागच्छति इति कारणेन पुस्तकं स्वीकृत्य न उपविशति किमपि मनोरममङ्गलं स्वीकृत्य उपविशति एतादृशपुस्तकं स्वीकृत्य कोऽपि न उपविशति निद्रा आगच्छति आल आल आलस्यं भवति उत्थाय गच्छामि इति चिन्ता भवति किञ्चित् प्रथमं तत्सर्वं निवार्य किञ्चित् प्रयत्नः करणीयः श्लोकं पठामः पुनः पदच्छेदः अर्थः अन्वयः सर्वं दृष्ट्वा अनन्तरं किञ्चित् मननं कर्तुम् आरम्भं करोतु मननं तु कदापि कर्तुं शक्यते तद् सा एव मम अपेक्षा अस्ति कर्तुं शक्नुमः वा किञ्चित् प्रयत्नः अथवा अग्रिमसप्ताहे स्मरामः पुनः अहं प्रतिसप्ताहं वदामि एतत् एवं करणीयं करणीयं करणीयं न्यूनातिन्यूनम् अहं वा करिष्यामि अग्रे भवतु वयं पश्यामः एकवारं श्लोकमुक्त्वा समापयामः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ॐ सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै ते जस्विनामतीतमस्तु मा वित्युषामै ॐ शान्ति शान्ति तेषाम् पुनर्मिला धन्यवादः